خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ بىرى ساياھەتچىلىك پائالىيىتى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق بۇ جايدىكى بەختىيار ۋە ئىناق جەمئىيەت كارتىنىسىنى دۇنياغا سۇنۇپ كەلگەن ئىدى. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون يەتتىنچى يانۋار كۈنى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتتا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشىغا يوشۇرۇنغان بارلىق سۇيىقەستلەرنى پاش قىلدى. دوكلاتتا ياۋروپادىكى ئون سەككىز دۆلەتنىڭ ساياھەت شىركەتلىرى تەشكىللىگەن ئۆمەكلەرنىڭ پائالىيىتى قامچىلىنىپ، بۇ ئۆمەكلەر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سادىر بولۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستانغا ساياھەت قىلدۇرۇشنى باھانە قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ يانچۇقىنى توملىماقتا، شۇنىڭدەك قىرغىنچىلىقتىن مەنپەئەتلەنماقتا. بىز بۇ قىلمىشنى تېزدىن توختىتىشنى تەلەپ قىلىمىز، دېيىلىدۇ. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئاۋسترالىيە، ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيەدىكى بەش ساياھەت شىركىتىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىغا ساياھەت ئۆمەكلىرىنى تەشكىللىگەن ھەمدە بۇنىڭدىن مۇئەييەن ساندا ئىقتىسادىي مەنپەئەتكە ئېرىشكەن. دوكلاتتا مۇشۇ ئەھۋاللار ئەسكەرتىلىپ، بىز شەرقىي تۈركىستانغا ساياھەتكە بېرىشنى مەنئى قىلىش لازىم دەۋاتقىنىمىز يوق. بەلكى ساياھەت ئۆمەكلىرىنى بۇ رايونغا قارىتىلغان ساياھەتنى تەشكىللىمەسلىككە دەۋەت قىلىۋاتىمىز دېيىلىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر دىيارىغا بارغان ھەر قانداق ساياھەتچىنىڭ ھەر قانداق پائالىيىتى ئىزچىل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللۇقىدا بولۇپ، ئۇلارنىڭ يەرلىك خەلق بولغان ئۇيغۇرلار بىلەن سۆزلىشىشى ياكى ئۇلاردىن ئەھۋال ئىگىلىشى مۇمكىن ئەمەس ئىكەن. شۇڭا ئۇلار پەقەت ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ساختا مەنزىرىلەرنى كۆرۈپ قايتىپ كەلمەكتە ئىمىش.
ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى تەنقىد ۋە بېسىملارغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان ئەۋجىگە چىقىرىۋاتقان خىزمەتلەرنىڭ بىرى شىنجاڭ تەشۋىقاتى ھەققىدىكى پائالىيەتلەر ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭ يادرولۇق مەزمۇنلىرىدىن بىرى بولغان ساياھەتچىلىك ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ گۈزەللىكى ۋە بىخەتەرلىكى ھەققىدىكى كۆپلىگەن تەشۋىقاتلارنى ئوتتۇرىغا چىقارغان ھەمدە مۇئەييەن ساندىكى ساياھەتچىلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلغان ئىدى ئەنە شۇ خىلدىكى ساياھەتچىلەردىن مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئالتاي ۋادىسىدىكى قىشلىق ساياھەت نۇقتىسىدا يېقىندا كۆرۈلگەن قار كۆچۈشتە قاپسىلىپ قالغانلىقى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئالدى رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون ئالتىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە قاناس ساياھەت رايونىنىڭ قىشلىق قار مەنزىرىسىنى تاماشا قىلىشقا كەلگەن مىڭدىن ئارتۇق ساياھەتچى ئون كۈندىن بۇيان زور كۆلەملىك قار كۆچۈش سەۋەبىدىن تاشقى دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقىسى ئۈزۈلۈپ قېلىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان خىتاي ھۆكۈمىتى تەشكىللىگەن قۇتقۇزۇش گۇرۇپپىلىرى ئۆتكەن ھەپتىدىن بۇيان ئەللىك كىلومېتىردىن ئارتۇق مۇساپىدە نەچچە مېتىرلىك قاردىن يول ئېچىۋاتقان بولسىمۇ نەتىجە كۈتكەندەك بولمىغان بەزى جايلاردىكى قار دۆۋىسىنىڭ ئېگىزلىكى يەتتە مېتىردىن ئاشىدىغان بوغاچقا قاردىن يول ئېچىش ماشىنىسى ئۆزىدىن ئېگىز بولغان قارلارنى يۆتكەشكە ئىلاج قىلالمىغان قۇتقۇزۇش خىزمىتىگە مەسئۇل بولۇۋاتقان خىتايلاردىن جاۋ جىنشىڭ بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ ئالتايدا قار كۆچۈش دائىملىق ھادىسە ئەمما بۇنداق زور كۆلەمدىكى قار كۆچۈشنى بىز ھازىرغىچە كۆرۈپ باقمىغان دېگەن بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى ھەپتە بىر قىسىم ساياھەتچىلەرنى تىكئۇچار ئارقىلىق قۇتقۇزۇپ چىققانلىقىنى جاكارلىغان ئەمما نۆۋەتتە قاناس رايونىدا قاپسىلىپ قالغان ساياھەتچىلەرنىڭ سانى مىڭدىن ئاشىدىغانلىقى بۇلارنىڭ ھەممىسىنى تىكئۇچار بىلەن يۆتكەپ كېتىش ئىمكانىيىتىنىڭ يوقلۇقى مەلۇم بولغان ھەپتىلىك خەۋەرلەرنىڭ ئون ئالتىنچى يانۋاردىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، بىر نەچچە يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان ئىقتىسادىي چېكىنىش تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ پاي چېكى بازىرىدىكى داۋالغۇش نۆۋەتتە تېخىمۇ ئېغىرلىشىشقا باشلىغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ مۇھىم غول لىنىيەلىرىنىڭ بىرى ئۆي مۈلۈك ساھەسى بولۇپ، خىتاينىڭ بۇ ساھەدىكى زىيىنى تۆت تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كېتىش ئېھتىمالى بار ئىكەن. بولۇپمۇ خىتايدا ئاللىقاچان پۈتۈپ بازارغا سېلىنىپ بولغان، ئەمما سېتىلماي تۇرۇۋاتقان ئۆيلەر ئاز دېگەندىمۇ ئۈچ مىليارد كىشىگە يېتىدىغان بولۇپ، بۇنچە كۆپ ئۆينىڭ بېسىلىپ قېلىشى ئۆي مۈلۈك ساھەسى ئۈچۈن غايەت زور كىرىزىس بولۇپ قالماقتا ئىكەن. نەتىجىدە بانكا سىستېمىسىنىڭ داۋالغۇشتا قېلىشى بىلەن ئۆي مۈلۈك بازىرى تېخىمۇ چۈشۈشكە باشلىغان. بانكا ۋە ئۆي مۈلۈك بازىرىدىكى بۇ خىل كىرىزىسلار تەبىئىي رەۋىشتە خىتاي پاي چېكى بازىرىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىشكە باشلىغان. پۇل مۇئامىلە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي پاي چېكى بازىرىدىكى ئومۇمىي كۆرسەتكۈچ تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان. بۇ ھال ئالدىنقى يىلدىكى سەۋىيەگە سېلىشتۇرغاندا يىگىرمە بەش پىرسەنتتىن كۆپرەك تۆۋەنلىگەن. پاي چېكى بازىرىدىكى بۇ خىل تۆۋەنلەشنى كونترول قىلىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى مەبلەغ سالغۇچىلارغا قارىتىلغان بەزى چەكلىمىلەرنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان ھەمدە ئۇلارنىڭ زور ساندىكى پاي چەكلىرىنى سېتىشقا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. ئەمما بۇ ھال تېزدىن غايەت زور قارشىلىققا دۇچ كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنىڭ بىرىنچى ھەپتىسى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل چەكلىمىلەرنىڭ بەزىلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا مەجبۇر بولغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتاي رەھبەرلىرى دۆلەتنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى مەبلەغنى ئىشلىتىش ياكى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ مەبلىغىنى سەرپ قىلىش بەدىلىگە غايەت زور پاي چېكى سېتىۋېلىشنى خالىمىغانلىقى ئۈچۈن چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي پاي چېكى بازىرىغا سالغان مەبلىغىنى زور كۆلەمدە چېكىندۈرۈپ كېتىشكە باشلىغان.

ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يېزا قىشلاقلىرىدا ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى باشلانغان بايراق چىقىرىش مۇراسىملىرى تا ھازىرغىچە داۋام قىلماقتا قىشنىڭ قەھرىتان سوغۇق كۈنلىرىدە بولۇپمۇ قاق سەھەردە داۋام قىلىۋاتقان بۇ مۇراسىم ئاھالىلەرنى روھىي جەھەتتىن ئېغىر چارچىتىپلا قالماستىن يەنە جىسمانىي جەھەتتىن زەئىپلىشىش ۋە زەخىملىنىش ھادىسىلىرىگىمۇ سەۋەب بولماقتا تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە ئىگىلىگەن ئۇچۇرلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن، تىكتوكتىكى ئۇچۇرلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇر ئېلىدا بايراق چىقىرىش مۇراسىملىرى كەڭ كۆلەمدە ۋە ئىزچىل ھالدا داۋام قىلماقتا. ئون بىر يىلدىن بۇيان داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان بۇ مۇراسىملارغا يېزا قىشلاقلاردىكى ئاھالىلەر، مەكتەپ بالىلىرى ۋە دۆلەت ئىشچى خىزمەتچىلىرى مەجبۇرىي قاتناشتۇرۇلماقتا. ئۆتكەن ئايدا تىكتوكتا تارقالغان بىر ئۇچۇردا كۆرسىتىلىشىچە، پەيزاۋاتنىڭ مەلۇم بىر يېزىسىدا بايراق چىقىرىشقا قاتناشقان بىر تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى بايراق چىقىرىۋاتقان مەيداندا ھوشىدىن كېتىپ، يىقىلىپ چۈشكەن. سىزدىن سوراپ باقسام مەسىلەن. ھازىر ئاز ئىزدەڭ، ھاسىلى مول كېلىدۇ، شۇنداق ھاسىلى مول. ھاسىلى مول كېلىدۇ سىز. سىز مۇشۇ تۇغۇلۇشتىن مۇشۇنداق تۇغۇلغانمۇ ياكى

بىر يىلىمدا قان توسلاپ قاپتۇ دەپ ئانامغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ قالدى. ئۇ قاننى شۇ كۆرسىتىپ تۇرالمايدۇ، ئانام رېسىم تارتاتتىكەن، شۇ ئاشۇ قاننى كۆرسىتىپتىكەن، شۇ قاننى، مۇشۇ قاننى ئالدۇق بېلىڭلار، بالاڭلار بېلىدىن دەپ ئېم قىلدى.
شۇنى شۇ ئوپېراتسىيە قىلدى، شۇ بىلەن قالمايدىغان بولدى، ئوپېراتسىيە قىلدى، ئېلىندى شۇ بېلگە گاڭدىن قويدى. بېلىمدە گاڭدىن بار، ھازىرمۇ بار، مەن ئالدۇرۇۋېتەي دەپ ئىككى-ئۈچ قېتىم باردىم قەستەن.

ئەكسىنچە ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى يېزىلىرىدا داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ۋە كېيىنچە شەھەرلەردىمۇ ئومۇملاشقان بايراق چىقىرىش مۇراسىملىرىدا داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىدىغان ھادىسىلەردىن ئىكەن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچ ئون تۆتىنچى يىللىرى بىز مۇشۇ ۋەتىنىمىزنىڭ جەنۇب تەرىپىدە يەنى مۇشۇ بايراق چىقىرىش مۇراسىمى بولىدىكەن، ھەر ھەپتىسى ھەپتىنىڭ بىرىنچى كۈنىسى ھەممە ئۇيغۇرلار مۇشۇ بايراق چىقىرىشقا قاتناشمىسا بولمايدىكەن دېگەندەك گەپلەرنى ئاڭلايتتۇق. بىزنىڭمۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى مەجبۇرىي ھالدا قولىمىزغا بىردىن دەپتەرنى تۇتقۇزۇپ، ھەر دوشەنبە كۈنى ئەتىگەندە سائەت سەككىزدىن ئونغىچە بولغان ئىككى سائەت ئاشۇ بايراق چىقىرىشقا تۇرىمىز ئەمدى. مەسىلەن، ئۈرۈمچىنىڭ قىشى نۆلدىن تۆۋەن، ئەتىگەنلىرى بەك سوغۇق بولۇپ كېتىدۇ ئەمدى. شۇنداق ۋاقىتلاردىمۇ نۆلدىن تۆۋەن. ئوتتۇز بەش گرادۇس، قىرىق گرادۇسقا چىقىدىغان ۋاقىتلىرىمۇ بوپ قالىدۇ ئەمدى، ئاشۇنچىلىك دەرىجىدە سوغۇق. زۇمرەت داۋۇتنىڭ دېيىشىچە، بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا قاتناشقانلارنىڭ قاتتىق سوغۇق ياكى ئىسسىقتا ئۇزۇن ۋاقىت ھەرىكەتسىز ھالدا جايىدا تۇرۇشى، ئازراقمۇ ئىختىيارى ھەرىكەتكە يول قويۇلماسلىقى، بولۇپمۇ زېرىكىشلىك ۋە تەھدىت ئىچىدىكى شوئار، چاقىرىق، تەنبىھ ۋە تەنقىدلەر كىشىلەردە روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن ئېغىر چارچاش پەيدا قىلىدىكەن.
ئۇنداقلار جىق، مەن ۋەتەندىكى بار چاغدىمۇ ئاشۇنداق ئۆرە تۇرۇپ تۇرۇپ بولالماي ھېچقانداق بىر ئولتۇرىدىغان بىر نەرسە بەرمەيتتى ئۆرە تۇراتتۇق ئىككى سائەت ھېرىپ ھېلىقى بىر خىل ئۆرە جىمجىت ھېلىقى يا ھەرىكەت يوق بىر جايىڭىزدا ئىككى سائەت ئۆرە تۇرۇش ئاسان ئەمەس ھە ئۇنداق ئۆرۈلۈپ چۈشكەنلەرنىمۇ كۆزىمىز بىلەن كۆرگەن بىزمۇ ۋەتەندىكى ۋاقىت يەنە توردىكى ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە قىشنىڭ قەھرىتان سوغۇق يازنىڭ تومۇز ئىسسىقلىرىدىمۇ توختىمايۋاتقان بۇ مۇراسىمغا كەنت سېكرېتارلىرى رىياسەتچىلىك قىلسا ساقچىلار نازارەتچىلىك قىلماقتا. ئاتۇشتىكى بىر كەنت سېكرېتارىنىڭ بايان قىلىشىچە، بايراق چىقىرىش ئەتىگەن باشلىنىدۇ.
سائەت نەچچىدە باشلىنىدۇ يىغىنىڭلار دوشەنبە كۈنى؟
بىزنىڭ شىنجاڭ ۋاقتى يەتتىدىن ئون ئۆتكەنچە بايراقنى چىقىرىپ بولىمىز. بىز سەككىزدىن ئەللىك ئۆتكەندە، بىز تارتىپ ئون مىنۇت ئۆزىمىزنىڭ لېكسىيەسىنى بايراق چىقىشنىڭ ئالدىدا سۆزلەيدىغان سۆزىمىزنى دەيمىز. ئۇنداق دېگەندە مانا بىزنىڭكى ئەمدى ھەر قايسى كەنتلەرنىڭ ئۆزىمىزگە ئۆزىمىزنىڭكى كەنتىمىزگە ماس كەنتىمىزدە قىلىش تېگىشلىك ئىشلىرىمىز بار بولىدۇ ئەمدى مۇراسىمدا بايراق چىقىرىلىپ بولغاندىن كېيىن ئىككى سائەت ئەتراپىدا يىغىن ئېچىلىدۇ بۇ يىغىندا كومپارتىيەگە مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش شى جىنپىڭنىڭ ئۈزۈندىلىرىنى يادلاش دۆلەت شېئىرى ئوقۇش قاتارلىق ئاھالىلەرنى ئەڭ زېرىكتۈرىدىغان ۋە بىزار قىلىدىغان مەشغۇلاتلار ئېلىپ بېرىلىدۇ. پارتىيەگە بولغان مىننەتدارلىقنى سۆزلەش، دۆلەتنىڭ تۈرلۈك ئەلگە نەپ سىياسەتلىرىنى سۆزلەش. ئاندىن نېمىگە دۆلەت كادىرلىرىغا بولغان تەلىپىنى سۆزلەش، تەكلىپىنى. خىزمەت ئەترەتلىرى ۋە كەنت بەنزىلىرىگە بولغان پىكىر تەلىپىنى سۆزلەش دېگەندەك. مەزكۇر سېكرېتار ئۆزىنىڭ ھەر قېتىملىق بايراق چىقىرىشقا ئاز دېگەندە مىڭ كىشىنى تەشكىللەيدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. ئەتە يېزىدا ئون مىڭ كىشىلىك بىر پائالىيەت بار. مۇشۇ شۇ ئاممىنى سەپەرۋەر تەربىيەلەش مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار بىلەن ما لېكسىيە سۆزلەش پائالىيىتى ئورۇنلاشتۇرۇلغانچۇ؟ ئەتە ھەرقايسى كەنتتىن ئادەملەرنى شۇ يېزىغا ئەچىقىدىغان گەپ. مەنمۇ مىڭدىن ئارتۇق ئادەمنى ئەچىقتۇرىمەن شۇ يەرگە يېزىغا.
ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يەكەن ناھىيەسى تۇرسۇن ئابلەت ئىسىملىك بىرەيلەن بايراق چىقىرىش مۇراسىمىدا دۆلەت شېئىرىنى يادلىيالمىغانلىقى ئۈچۈن تىل ھاقارەتكە ئۇچرىغان ۋە شۇ سەۋەبتىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانلىقى مەلۇم بولغان.

تۆت شالچىلار، دەپ ئاچچىقلاپ ھاقارەتلىگەن ئەھۋال باركەن. توردىكى ئۇچۇر ۋە ئىنكاسلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇرئېلىدىكى بۇ مۇراسىمغا پەقەت ئۇيغۇر ۋە قازاق قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرلا قاتناشتۇرۇلۇۋاتقان بولۇپ، خىتاي كۆچمەنلىرى بۇ مۇراسىمغا قاتنىشىشقا مەجبۇر ئەمەس. يەنە ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا بەزى ۋەزىپىدارلار ئاھالىلەرنى بىكار قويماسلىق، يەنى يامان ئوي نىيەتلەردە بولۇپ، مۇقىملىققا تەسىر يەتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بايراق چىقىرىش مۇراسىمى ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى، تىلغا ئالغان. ئادەمنى بىكار قويماسلىق، بىكار قويساق تۆت بەش توپلىشىپ بىر يەردە ئۇنى بۇنى دېيىشىپ ئۆزئارا گەپ چىقىپ قالىدۇ ياكى باشقا بىر ئىشلار بولىدۇ دېگەن قاراش بىلەن شۇ ئاشۇنداق كېلىشلەر ئېيتىۋاتىمىز ئەمدى.
يەنى بۇ يەردە مۇقىملىقنىڭ ئېھتىياجى بولۇۋاتىدۇ دېگەن گەپ. ھە. يەنى كىشىلەرنى كىشىلەرنى قالايمىقان يولدىن توسۇش قانۇنسىز توپلىنىش قانۇنسىز بىر پائالىيەتلەرگە چېتىلىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن داۋام قىلىۋاتىدۇ بۇ ئىش دېسەك توغرا بولامدۇ ھە بولىدۇ سىلەرگىمۇ ئۇقتۇرغان چاغدا نەق مۇشۇ خىل شەكىلدە ئۇقتۇردىمۇ ياكى بۇنى باشقىچە ئاتىدىمۇ ئاتىلىشىنى باشقىچە دېدىمۇ ياكى ئاشكارا ھالدا دېدىمۇ مۇشۇ گەپنى مانا قانۇنسىز ھەرىكەتلەردىن ئۇزاق تۇرۇش ئۈچۈن كىشىلەر ۋاقتى بوش ئۆتمەسلىكى كېرەك دەپ دېيىلدىمۇ ئاشكارا ھالدا؟
ئاشكارا ئۇقتۇرىدۇ ھەم بۇنى.
خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق كىشىنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قاماپ بولغاندىن كېيىنمۇ يەنىلا مۇقىملىق ئەندىشىسىنىڭ تۈگىمەيۋاتقانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەرنى ئويلاندۇرماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى مىللەتلەرنىڭ ئالاقىلىشىش، ئالماشتۇرۇش ۋە ئارىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى بۇ يىل بىرىنچى يانۋاردىن باشلاپ ئىلى رايونىدا رەسمىي يولغا قويۇلۇشقا باشلىغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بايان قىلىشىچە خىتاي بىلەن باشقا مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بۇ نىزام ماھىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇش ھەمدە ئۇيغۇر دىيارىنى مۇنقەرز قىلىشنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە ئەپ چىقىشتىن دېرەك بېرىدىكەن مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولسۇن خىتاي مىللەتلەر گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ۋە مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىپ كېتىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يەرلىك نىزام ئىلى قازاق ئوبلاستىدىكى ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئالاقىلىشىش، ئالماشتۇرۇش ۋە ئارىلىشىپ كېتىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى

بۇنىڭ ئون ئالتىسىدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىشكە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلار بار ئىكەن. يىللاردىن بېرى شى جىنپىڭنىڭ يوليورۇقلىرىنى يەرلىك ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا كۆچمەن خىتاي نوپۇسىنى ھەسسىلەپ كۆپەيتىش، ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئازايتىش، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي ۋە مەدەنىيەت ئىزنالىرىنى يوق قىلىش، مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇشنى سىياسىي تەدبىرلەر قاتارىدا ئىجرا قىلىش شەكلىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تېڭىۋاتقان خىتايچە سۆزلەش، خىتايچە ياشاش، خىتايچە بايرام ئۆتكۈزۈش، ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن ئۆزىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى ئىنكار قىلىشتەك مېڭە يۇيۇش تەربىيەلىرى ۋە سىياسەتلىرى يالغۇز خىتاينىڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە قانۇنىغا مۇخالىپ بولۇپلا قالماستىن كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىغىمۇ خىلاپ ھېسابلىنىدۇ. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى شەكىللەندۈرىدىغانلىقى ئىسپاتلىنىپ، خەلقئارا مەتبۇئاتلاردا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ كەلمەكتە. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئائىت پاكىتلارنى دوكلاتلاشتۇرۇپ كەلگەن نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلاردىن كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئەدرىيەن زەنس ئەپەندى بۇ نىزامغا دىققەت قىلغان كىشىلەرنىڭ بىرى. ئۇ بۇ ھەقتە رادىيومىزغا ئەۋەتكەن ئانالىزىدا مەزكۇر نىزام ھەققىدە توختىلىپ، بۇ يېڭى نىزام خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىكى ئاساسلىق مەقسەتنى نامايان قىلىپ بېرىدۇ دەيدۇ.
خىتايلار ۋە ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى ئۆزئارا ئارىلاشتۇرۇش، سىڭدۈرۈش دېگەن سۆزلەرنى شى جىنپىڭنىڭ ئىجاد قىلغانلىقى ۋە ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىللار شىنجاڭ ئارخىپىدا خاتىرىلەنگەن. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ جەنۇبىدىكى رايونلىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تەشەببۇسنىڭ تەجرىبىسىنى باشلىدى. ئاتالمىش مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى كەنتى قۇرۇپ، دۆلەت بىخەتەرلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، نوپۇس قىستۇرۇشنى يولغا قويدى. بۇ سىياسەتنىڭ تۇنجى قېتىم رەسمىي بەلگىلىمە، يەنى نىزام سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى، ھازىرغا قەدەر بىر رايوندا مەلۇم بىر سىياسەتنى سىناق قىلىش مەقسىتىدە بولۇشى مۇمكىن. بۇنى ئىلى ئوبلاستىدا سىناق قىلغاندىن كېيىن، باشقا ۋىلايەتلەرگە كېڭەيتىدۇ.
ئۇ يەنە بۇ نىزامدىكى مۇھىم نۇقتىلار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن. ئوتتۇرىغا قويۇلغان كۆپلىگەن بەلگىلىمىلەر پۈتۈنلەي يېڭى ھادىسىمۇ ئەمەس، ئەمما بۇلار ئاسسىمىلاتسىيە قىلىش ۋە نوپۇسنى سۇيۇلدۇرۇش سىياسىتىنى قانۇنلاشتۇرىدۇ. بۇ بەلگىلىمە يېڭى تەشەببۇسنى ئىنتايىن مۇھىم ئورۇنغا قويىدىغان بولۇپ، بۇ دۆلەتتىكى بىرىنچى سىياسەت. شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئارىسىدا نوپۇسنىڭ ئارىلىشىشىنىڭ قارشى ئېلىنمايدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، بۇ سىياسەتكە بولغان نارازىلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن بۇ يېڭى بەلگىلىمىنى لايىھەلىگەن بولۇشى مۇمكىن. دوكتور ئادرىيان زېنز ئۆز تەھلىلىدە، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزۈش جەريانىدا بۇ خىل تەدبىرلەرنى يەنىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىقارغانلىقىغا مىسال ئالغان. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، شىنجاڭ ساقچى ئاكادېمىيەسى ۋە دۆلەت ئورمانچىلىق ئىدارىسى ساقچى خادىملىرىنى تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىلىرى گاۋ شۈجىڭ ۋە لى مىڭ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئېلان قىلغان تەتقىقات ماقالىسىدە خىتاي نوپۇسىنى ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ماكانلاشقان رايونلارغا نوپۇس قىستۇرۇش شەكلىدە ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېررورلۇقنى تۈگىتىشنىڭ ئاچقۇچلۇق ئىستراتېگىيەسى دەپ كۆرسەتكەن. شۇ قاتاردا نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇشنىڭ سىناقلىرىدىن بىرى جەنۇبتىكى رايونلاردا مەھەللە دەرىجىلىك سىڭدۈرۈش ئىستراتېگىيەسىنى ئىجرا قىلىش بولغان. بۇنىڭدىكى تىپىك مىسال، خوتەندىكى ئىتتىپاقلىق يېڭى كەنتى بولۇپ، ئۇ كەنتتىكى تەجرىبە ئارقىلىق ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بۇ يېزىدىكى خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس نىسبىتى ئەللىكتە ئەللىككە يەتكەن. ئادرىيان زېنز ئەپەندى بۇ ھالنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىدارە قىلىشتىكى تۈپ ۋە ئىزچىل سىياسىتى دەپ كۆرسىتىش بىلەن بىرگە مۇنداق دەيدۇ.
مەن شىنجاڭ ھەققىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئېلان قىلغان تەتقىقات ماقالەمدە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ زىچلىقى ۋە ئۈستۈنلۈك ئورنىنى تۆۋەنلىتىش ئارقىلىق مىللىي نوپۇسنى ئەلالاشتۇرۇش پىلانىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئىجرا قىلىنىۋاتقان سىڭدۈرۈش ۋە ئارىلاشتۇرۇشنىڭ رولىنى مۇلاھىزە قىلغانىدىم. بۇ خىلدىكى نوپۇسنى ئارىلاشتۇرۇش سىياسىتى، ماھىيەتتە كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ئۇيغۇر نوپۇسنى زور دەرىجىدە ئازايتىدۇ. چېن چۈەنگو ۋەزىپىسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، بىز ما شىڭرۇينىڭ شىنجاڭدا ئۇزۇن مۇددەتلىك سىياسەتلەرنى يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايوندىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك پىلانىنىڭ بىر قىسمى.
شىنجاڭ گېزىتىنىڭ مەزكۇر نىزام ھەققىدىكى خەۋىرىدە ئىلى ئوبلاستلىق خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى، ئىلى پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ما شىڭرۇڭنىڭ سۆزى نەقىل ئېلىنغان بولۇپ، نىزامنىڭ ئېلان قىلىنىشى ھەر مىللەت كىشىلىرىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئۈچۈن ئورتاق مەنىۋى ماكان بەرپا قىلىشقا ئۈنۈملۈك يېتەكلەيدۇ، دېگەن. ئۇيغۇر ۋە باشقا يەرلىك مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ھالدا كۆچمەن خىتايلار بىلەن ئارىلىشىپ ئولتۇراقلاشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، شۇنىڭدەك ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ جايدىكى ئاساسلىق مىللەت ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بارلىق ئامىللارنى يوق قىلىشنى مەقسەت قىلغان بۇ خىل چارە تەدبىرلىرى ئۇيغۇرلارنى تەتقىق قىلىۋاتقان چەت ئەل مۇتەخەسسىسلىرىدىمۇ ئەندىشە پەيدا قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. جەنۋە ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق فاكۇلتېتى دوكتورانتى لېئو مايلېت بۇ نىزام تۈپەيلىدىن ئۇيغۇرلارغا خاس ئەنئەنىلەر شۇنداقلا مەدەنىيەتلەرنىڭ تېخىمۇ شىددەت بىلەن يوق قىلىنىدىغانلىقىغا بولغان ئەندىشىسىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇر ئېلىدىن ئاشكارىلانغان ئۇچۇرلار شۇنى كۆرسەتمەكتىكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ئەسلى تارىخىي مەھەللىرىنى چېقىپ تاشلاپ، بۇنىڭ ئورنىغا خىتايچە ئالاھىدىلىكتىكى يېڭىچە زامانىۋى مەھەللىلەرنى قۇرماقتا. بۇ يالغۇز ئۇيغۇرلارنىڭ ياشاش بوشلۇقى ۋە مۇھىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ئىگىلەۋاتقان خىتاي كۆچمەنلەر تەرىپىدىن ئىگىلىۋېلىنىشى بولۇپلا قالماستىن، ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلارغا خاس تارىخىي بىناكارلىق، جۈملىدىن مەسچىت، چايخانا، بازار، دۇكان دېگەندەك ئەسلىدىكى مەھەللىۋى ئالاھىدىلىكلەرنى ۋەيران قىلىش، ئۇيغۇرلارنىڭ ياشاش ئادەتلىرى ۋە ھاياتىنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىشكە ئېلىپ بارىدۇ.
بۇ يەنە خىتاي كۆچمەنلىرىگە ئۇيغۇرلار ئەسىرلەر بويى سۇ مەنبەلىرىنى بويلاپ بەرپا قىلغان ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇپ كەلگەن بىناكارلىقنىڭ ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىشكە پۇرسەت يارىتىپ بېرىدۇ. بىر قانچە ئون يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان بۇ سىياسەتلەر بولسا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلمىسىنى بۇزۇپلا قالماي، ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ۋەيران قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تەدبىرلىرى ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جىددىي ئۆزگىرىشلەر ئارقىلىق ئۇيغۇر ۋە باشقا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا باغلىنىشىنىمۇ ئۈزۈپ تاشلىماقتا. بۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تەدبىرلەر ئارقىلىق رايوندىكى جۇغراپىيەلىك مۇھىت، مەدەنىيەت مۇھىتى، ئىجتىمائىي مۇھىت ۋە ئىقتىسادىي ساھە قاتارلىق جەھەتلەردىن ئۆز مۇستەملىكىسىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز. ئىلى ئوبلاستىدا يولغا قويۇلۇشقا باشلىغان مەزكۇر نىزامدا بارلىق مىللەتلەر يۇغۇرۇلغان ئىجتىمائىي قۇرۇلما ۋە مەھەللە مۇھىتى بەرپا قىلىشتا مەدەنىيەت، ئىقتىساد، جەمئىيەت، پسىخولوگىيە ۋە باشقا تەرەپلەردە ھەر مىللەت كىشىلىرىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىنى تەدرىجىي ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئاساس قىلىنىدىكەن. ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەربىيەسىنى بەرپا قىلىشنىڭ ئەمدىلىكتە نىزام سۈپىتىدە دەسلەپ ئىلى رايونىدا يۈرگۈزۈلۈشىدىكى سەۋەبلەر ھەققىدە توختالدى. بۇ قانۇننى بىرىنچى ئاينىڭ بىرىدىن تارتىپ غۇلجىدا ئېلىپ بېرىشى قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىسى غۇلجىدا ئىككىنچى قېتىم شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەت قۇرۇلدى. مۇستەقىللىق مىللىي كىملىكىنى قايتىدىن تىرىلدۈرۈش، ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن غۇلجىدا قۇرۇلغان بۇ جۇمھۇرىيەت بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارغا، ھەتتا قازاق ھەممە قېرىنداشلىرىمىزغا چوڭقۇر ئىدىيەسىگە. تا قىرىق توققۇزغىچە ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق شۇ زېمىندا لەپىلدەپ تۇرغانلىقىنى ئۇنتۇغانى يوق. بۇ يەردە ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ خاتىرە سارايلىرى بار، سادىر پالۋاننىڭ قەبرىستانلىقلىرى بار. بۇلارنىڭ ھەممىسى شۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكى ۋە شانلىق ئۆتكۈزگەن تارىخلىرىنى، بۇ ئۇيغۇرنىڭكى يېقىنقى زامان مىللىي ئويغىنىش مىللىي مائارىپ، ھەممىسى ئەڭ گەۋدىلەنگەن بۇ زېمىننى ئالا-تايلاشتۇرۇشقا مېڭىشىدىكى تۈپتىكى سەۋەب ئۇنى يوقىتىش. خىتاي بۇ يەردە شۇ مۇستەقىللىق ئىدىيە، مەدەنىيەت ئويغىنىش، مىللىي ئويغىنىش، مۇشۇلارنىڭ ئۇلىنى ھەممىنى ۋەيران قىلىمەن دەيدۇ. ئۇنىڭ ئورنىغا جۇڭخۇا ئىدىيەسى، جۇڭخۇا ئېلى دېگەن نەرسىنى بارىنى سىڭدۈرىمەن دەيدۇ. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاينىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. غۇلجا ئوبلاستىنىڭ چىقارغان بۇ قانۇننىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ مەنىۋى شەكلىنى بۇزۇپ تاشلاپ، پۈتۈنلەي خىتاي نوپۇسىنىڭ ئىچىگە چۆكتۈرۈپ يوقىتىۋېتىش، تۇنجۇقتۇرۇپ يوقىتىش، مىللىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇش، مۇشۇ خىل ئۇسۇل بىلەن مەدەنىيىتىنى يىلتىزىدىن قۇرۇتۇش. مېنىڭچە تېزدىن بۇ قەشقەردە، ئاقسۇدا،

ئۇلار بۇ مەسىلىگە قارىتا يازما بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى توختاتماي ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ھەل قىلماي تۇرۇپ خەلقئارالىق مۇنبەرلەردە سۆزلەش ھوقۇقىغا ئېرىشىشى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانىيەتنىڭ ئەخلاق قارىشىغا زىت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن تۆۋەندە شىۋېتسارىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچى بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ شىۋېتسارىيەنىڭ داۋوس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىشقا كەلگەن خىتاي باش مىنىستىرى لى چاڭنىڭ شىۋېتسارىيە زىيارىتى قاتتىق نارازىلىق قوزغىدى لى چاڭ دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرىدە سۆز قىلىدىغان بولۇپ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەرنى قوغداش جەمئىيىتى بۇنىڭغا ئۆز نارازىلىقىنى ئىپادىلىدى ئۇلار بۇ مەسىلىگە قارىتا يازما بايانات ئېلان قىلىپ لى چاڭنىڭ ئۇيغۇر ۋە تىبەت خەلقىنى باستۇرۇش ساھەسىدە جاۋابكارلىقى بارلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتتى شۇنىڭدەك خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ۋە بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ھەل قىلماي تۇرۇپ دىكتاتورلۇق ئاساسىدىكى بىر دۆلەتنىڭ رەھبىرىگە خەلقئارالىق مۇنبەردە سۆزلەش ھوقۇقى بېرىشنى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانىيەتنىڭ ئەخلاق قارىشىغا زىت قىلمىش دەپ كۆرسەتتى شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى رىزۋانئاي خانىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى يېقىندا ئېلان قىلغان يەر شارى خەتەر دوكلاتىدا خاتا ئۇچۇر ۋە دېزىنفورماتسىيە كەلگۈسى ئىككى يىلدىكى ئەڭ چوڭ خەتەر دەپ كۆرسەتكەن بولۇپ، لى چاڭنىڭ سۆزلەيدىغىنى دەل مۇشۇنىڭدەك بىر تەرەپلىمىلىك، دېزىنفورماتسىيە ۋە خاتا ئۇچۇر تارقىتىش، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇشتۇر. ئۇ فېدېراتسىيە كېڭىشىنى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە باستۇرۇش سىياسىتىنى توختىتىش ھەققىدە ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرىش بىلەن بىرگە، خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدە ياخشىلىنىش بولمىغان ھەمدە بۇ مەسىلە كېلىشىم مەزمۇنىغا كىرگۈزۈلمىگەن ئەھۋالدا، شىۋېتسارىيە ھۆكۈمىتى، خىتاي بىلەن ئەركىن سودا قىلىش ھەققىدىكى كېلىشىمنى يېڭىلىماسلىقى كېرەك، دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شىۋېتسارىيە ئاساسىي قانۇنىنىڭ ئەللىك تۆتىنچى ماددىسىنىڭ ئىككىنچى تارمىقىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە دۇنيادىكى دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش مەجبۇرىيىتى بار. شۇڭا ئەركىن سودا كېلىشىمى مەسىلىسىدە كىشىلىك ھوقۇق ماددىلىرىنىڭ يەر ئېلىشى. كېرەك. رىزۋانئاي خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ بۈگۈن، يەنى ئون ئالتىنچى يانۋار كۈنى شىۋېتسارىيە دۆلەت رادىيو تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان. ئۇ رادىيومىزغا بۇ ھەقتە ئۇچۇر بېرىپ، لى چاڭ زىيارەتكە كەلگەن جايدا جەزمەن ئۆزى بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتىنىڭ قارشىلىقىغا دۇچ كېلىش كېرەك، دەپ كۆرسەتتى. خىتاي ئىقتىسادى ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن نەپ ئالىۋاتىدۇ. قارشى پىكىردىكىلەر ۋە بىگۇناھ خەلق لاگېرلارغا ياكى تۈرمىگە تاشلىنىۋاتىدۇ. خىتاي چەت ئەللەردىمۇ ئۆكتىچىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىدۇ، دۇنيا مىقياسىغا باستۇرۇش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، ئۇلار يەنە كۆزىتىش، تەھدىت ۋە ئارىلىشىش ئارقىلىق شۋېتسارىيەدىكى دىياسپوراغا بېسىم قىلماقتا. ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ئۇتۇقلىرىنى مەدھىيەلەشكە ئادەتلەنگەن ھۆكۈمەتنىڭ ئىككىنچى نومۇرلۇق ئادىمى، خىتاي باش مىنىستىرى لى چاڭ شىۋېيتسارىيەدە فېدېراتسىيە كېڭىشى ۋە داۋوس دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىپ نۇتۇق سۆزلىمەكچى. ئۇ بۇ يەردە ئۆزى بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتىنىڭ قارشىلىقىغا دۇچ كېلىشى كېرەك. شىۋېيتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەرنى قوغداش تەشكىلاتى شىۋېيتسارىيە فېدېراتسىيە كېڭىشىگە بىر نەچچە تۈرلۈك تەلەپ يوللىغان بولۇپ، بۇ تەلەپلەر، خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش چەت ئەللەردىكى ئاكتىپلار ۋە سىياسىي پائالىيەتچىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىشنى توختىتىش تۈرمىدىكى تۇتقۇن زىيالىيلارنى ۋە جازا لاگېرىدىكىلەرنى شەرتسىز قويۇپ بېرىش شۇنداقلا مەجبۇرىي ئەمگەكنى تۈگىتىشنى خىتاي بىلەن شۋېتسارىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئەركىن سودا كېلىشىمىنىڭ ئالدىنقى شەرتى قىلىش دېگەندەك مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن

خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەرنى قوغداش تەشكىلاتى شىۋېتسارىيەدىكى ئۇيغۇر ۋە تىبەت خەلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدىكى تەلەپلىرىنى تولۇق قوللايدۇ بىز شىۋېتسارىيەنىڭ ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى كىشىلىك ھوقۇقتىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويماسلىقىنى شۇنىڭدەك ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلغان ھالدا يېڭىلانغان ئەركىن سودا كېلىشىمىگە كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدىكى ماددىلارنى قوشۇشنى قەتئىي تەلەپ قىلىمىز Schweiz hat eine globale Verantwortung und muss die Verantwortung wahrnehmen. شىۋېتسارىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئىزچىل داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭدا سىياسىي، ئىقتىساد ۋە باشقا كۆپلىگەن ئامىللار ئۆزىگە يارىشا رەۋىشتە ئورۇن ئېلىپ كەلگەن. شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى ئەپەندىم بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، شىۋېتسارىيە خىتاي مۇناسىۋىتىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇئەييەن ئورۇن تۇتىدىغانلىقى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. شىۋېتسارىيەنىڭ ئىنسانىي قىممەت قارىشى ناھايىتى يۇقىرى، كىشىلىك ھوقۇققا كۆپ ئەھمىيەت بېرىدىغان دېموكراتىك بىر دۆلەت بولغاچقا، شىۋېتسارىيە ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مۇناسىۋەتلەردە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئالاھىدە ئورۇنغا قويۇپ مۇناسىۋەت ئېلىپ بارىدۇ. بۇنىڭغا بىز شاھىت بولۇۋاتىمىز ۋە ئۆزىنىڭ ئۇچرىشىشلىرىدا بولسۇن ۋە ياكى شۋېتسارىيە مەتبۇئاتلىرىغا بەرگەن سۆھبەت ئىنتېرۋيۇلىرىدا بولسۇن، پارلامېنتقا قىلغان سۆزلىرىدە بولسۇن بەزى سىياسىيلار، پارلامېنت ئەزالىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېچىنىشلىق ئەھۋالىدىن، ناھايىتى ئەندىشە تۇيىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. ئەلۋەتتە، شۋېتسارىيە پارلامېنتى ھازىرغىچە خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن بىر قارارنى ئالمىدى. شۇنداق بولسىمۇ، كۆپلىگەن سىياسىيلار شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن بىر ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلىنىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەپ ئۆتتى. بۇنى مەتبۇئاتلاردىنمۇ كۆردۇق، ئۆزىمىزنىڭ ئۇچرىشىشلاردىمۇ بۇ توغرىلىق پىكىر ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بېرىلدى. ئومۇمى جەھەتتىن ئېيتقاندا، شۋېتسارىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسى يەنى مەتبۇئاتلار بولۇپمۇ، دۆلەت كاناللىرى بولسۇن مەيلى تېلېۋىزىيە، رادىيو ۋە يا چوڭ گېزىتلەر بولسۇن، ئۇيغۇرلار ھەققىدە كۆپلىگەن ئىجابىي خەۋەرلەرنى، يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئېچىنىشلىق ئەھۋالى، دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى پاش قىلىش، ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىش مەۋقەسىدە تۇرۇپ كۆپلىگەن خەۋەرلەرنى ئېلىپ باردى. سىياسىيلارنىڭ بۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقىغا مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشى يېقىندىن چىققان، يېقىندا پەيدا بولغان بىر مەسىلە ئەمەس. بۇ تا ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى يازلىق ئولىمپىيادادا بولسۇن، كېيىن گۇانتانامودىكى،

تۈرتكە بولۇش. شىۋېتسارىيەدىكى يېڭى زۈرىخلىقلار گېزىتىنىڭ تەھلىلىگە قارىغاندا، گەرچە پارلامېنت يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇش ھەققىدىكى تەلەپ مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ، ئەمما لى چاڭ بۇ قېتىم يېڭىۋاشتىن تۈزۈپ چىقماقچى بولغان ئەركىن سودا كېلىشىمى جەريانىدا بۇ يەنىلا مۈشكۈل مەسىلە بولۇپ قېلىشى مۇمكىنكەن. گېزىت تەھلىلىدە ئېيتىلىشىچە، دۈشەنبە كۈنى، يەنى ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى، خەتەر ئاستىدىكى خەلقلەرنى قوغداش تەشكىلاتى شىۋېتسارىيە ھۆكۈمىتىگە مەكتۇپ يوللاپ، كىشىلىك ھوقۇق ماددىلىرى كىرگۈزۈلمىگەن يېڭى كېلىشىمنى قوبۇل قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. پىروگراممىنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى. ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئون بەشىنچى يانۋار ھەق-ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن بېيجىڭدىكى ئۆيىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ، شۇ يىلى توققۇزىنچى ئايدا مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى. ئەمما ئون يىل مابەينىدە خەلقئارادا ئىلھام توختىنى شەرتسىز قويۇپ بېرىش تەلەپ قىلىنىپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدىكى قانۇنىي ھەقلىرى ئۈچۈن كۆرسەتكەن پىداكارلىقى ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئوخشاش نوپۇزلۇق مۇكاپاتلار بىلەن تەقدىرلەندى. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز مۇخبىرى مېھرىباننىڭ ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ئىلھام ۋە گېرمانىيىدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدە بولسۇن. ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى ئۇيغۇرلارنىڭ قانۇنىي ھەقلىرىنى تەلەپ قىلىش بىلەن خەلقئارادا تونۇلغان مەشھۇر ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىغا ئون يىل بولدى. ئىلھام توختى ئەپەندى تۇتقۇن قىلىنىشتىن ئىلگىرى بېيجىڭ مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىساد فاكۇلتېتىنىڭ دوتسېنتى ئىدى. ئۇ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي دۆلىتىدە ئۇچراۋاتقان ئادالەتسىزلىكلىرىنى ئۆزى قۇرغان ئۇيغۇربىز تورىدا ئېلان قىلغان ماقالىلىرىدە ۋە خەلقئارا تاراتقۇلاردا ئۆز ئاۋازى ئارقىلىق

ئەمما بۇ ئون يىلدىن بۇيان خەلقئارادا ئىلھام توختىنى شەرتسىز قويۇپ بېرىش سادالىرى ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىپ كەلدى. ئىلھام توختىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدىكى قانۇنىي ھەقلىرى ئۈچۈن كۆرسەتكەن پىداكارلىقى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان باربارا گولدسمىس ئەركىن يېزىش مۇكاپاتى، مارتىن ئەننالىس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى، ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئوخشاش خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئون تۈرلۈك نوپۇزلۇق مۇكاپات بىلەن تەقدىرلەندى. ئىلھام توختى ئەپەندى يەنە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان بىر قانچە قېتىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىلدى. ئون بەشىنچى يانۋار ئىلھام توختى ئەپەندى تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن خەلقئارادىكى نۇرغۇنلىغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئىلھام توختىنى شەرتسىز قويۇپ بېرىشنى جىددىي تەلەپ قىلدى. بۇ كۈنى يەنە ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ئىلھاممۇ رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، دادىسى ئىلھام توختىنىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. مانا ئون يىلدىن ئاشتى دە، ئىككى مىڭ ئون تۆتتىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىگىچە دادامنى بىزنىڭ ئائىلىمىزنى كۆرسىتىشقا رۇخسەت بەردى، ھەر ئۈچ ئاي بىر قېتىم كۆرسەتكۈزدى. ئەمما ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن بىز دادام بىلەن ئالاقىمىز بولالمىدى. كۆرۈشتۈرگۈزمىدى ھەم تېلېفوندىمۇ سۆزلەشتۈرگۈزمىدى. بىر خەت يازاي دېسەممۇ، يەنە شۇ ئۈرۈمچى بىرىنچى تۈرمىدە يېتىقلىقمۇ بىلمەيمەن ياكى باشقا ياققا يۆتكەلدىمۇ ئۇنىمۇ بىلمەيمەن. دادام ھازىر ھاياتمۇ، مەن ئۇنىمۇ بىلمەيمەن. ھېچ بىر يېڭى مەلۇمات يوق. جەۋھەر ئىلھام سۆزىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ قانۇنىي ھەقلىرىنى تىنچلىق بىلەن تەلەپ قىلغان دادىسى ئىلھام توختىنى ئادالەتسىزلەرچە مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ، ئۇنى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلغانلىقىنى ئەيىبلىدى. جەۋھەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دادىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۆز مىللىتى بولغان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەققانىيەتنى تەلەپ قىلغان جاسارىتى ئۈچۈن ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئوخشاش خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى نوپۇزلۇق مۇكاپاتلار بىلەن ئون ئىككى قېتىم تەقدىرلىنىشى دادىسىنىڭ ھەققانىيەت ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ئەركىنلىك جەڭچىسى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىكەن.
لېكىن مۇشۇ ئون يىلنىڭ ئىچىدە پۈتۈن دۇنيادىكى ئورگانىزېيشىنلار، تەشكىلاتلار دادام ئۈچۈن نۇرغۇن مۇكاپات بەردى، مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇق توغرىلىق بىر مۇكاپاتلار بەردى. ھازىر دادام ئون ئىككىدەك مۇكاپاتلارنى ئېرىشتى.
جەۋھەر ئىلھام سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئون يىلدىن بۇيان دادىسى ئىلھام توختى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى ئۈزلۈكسىز قامال قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن دادىسى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى دۇنياغا ئاشكارىلاشنى ۋە دادىسىغا ئەركىنلىك بېرىشنى تەلەپ قىلدى. لېكىن ھېچ ئۆزگىرىش يوق، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۇ مۇكاپاتلاردىن جاۋابمۇ بەرمىدى يا بىر ھېچ بىر مەسئۇل بولمىدى. بىردىن بىر قېتىم دادام توغرىلىق بىر خەۋەر بەرگىنى شۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزدا يۇرپىيەن پارلىمېنت دادامغا ساخاروف ئاۋارد بەرگەن ۋاقتىدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى مۇشۇ توغرىلىق بىر ماقالىلارنى يېزىپ، خەۋەرلەرنى چىقارغانتى. ھە، بۇندا ئىلھام توختىغا ئوخشاش كرىمىنال گۇنايەتچىلەرنى بۇنداق مۇكاپات بېرىش توغرا ئەمەس. شۇ شۇنداق توغرىلىق بىر ماقالە يېزىپ. لېكىن ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ دادام توغرىلىق خەۋەرمۇ چىقارمايۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە تورلاردا دائىم ئادەملەرگە پۇل بېرىپ، گەپلەرنى سۆزلەتكۈزۈپ، ئىنفلۇئېنسېر بولامدۇ، پروفېسسورلار بولامدۇ، ئاشۇنداق قالايمىقان گەپ-سۆزلەرنى يازغۇزۇپ، تىللاپ، تىللاتقۇزۇپ پروپاگاندا چىقاردى. لېكىن باشقا دادام توغرىلىق خەۋەرلەر يوق. جەۋھەر ئىلھام يەنە ئۆز ئارزۇسىنى ئىپادىلەپ، ئىلھام توختىغا خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇكاپات بولغان نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ بېرىلىش ئۈمىدىنى بىلدۈردى.
مېنىڭكى ئۈمىدىمدە مۇشۇ ماشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتنىڭكى نوبېل پىس مۇكاپاتىنى دادامغا بەرسە مېنىڭچە بەك ياخشى بولاتتى نوبېل پىس مۇكاپاتى ئەلۋەتتە بىر شۇندا مۇھىم ياخشى بىر مۇكاپات پۈتۈن دۇنيانى ئەڭ رېكگىنايز مۇشۇ پۈتۈن دۇنيانى ئەڭ نوپۇزلۇق بىر مۇكاپات. جەۋھەرنىڭ قارىشىچە ئۆزى ۋە ئائىلىسى ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇلارنىڭ ئەڭ ئارزۇ قىلىدىغىنى دادىسىنىڭ ئەركىنلىككە چىقىشى ئىكەن. مەن دادامنىڭكى ئىلھام توختىنىڭ بىر قىز ئۈچۈن راستى دېسەم نېمە مۇكاپات ئانچە مۇھىم ئىش ئەمەس لېكىن شۇ بىر مۇكاپات دادامنىڭكى ساق سالامەت بىلەن فرىدم ئەركىنلىكنى ئەكىلەلىپ بېرەلىسە مېنىڭچە مەن ئۈچۈن مۇھىم ھەم ئەڭ ئەھمىيەتلىك ئىش بولاتتى ئەڭ مۇھىم ئىش شۇ دادام ساق سالامەت ئۆيگە كېلىۋالسا ئۇكىلىرىم بىلەن كۆرۈشەلىسا مەن بىلەن كۆرۈشەلىسا ساق سالامەت دادامنىڭ بىر ساق سالامەت بىلەن ئەركىنلىكنى بىر پرامىس قىلىپ بەرسە دەمدۇ. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىلھام توختىنىڭ خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇكاپاتلار بىلەن مۇكاپاتلىنىشى خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان خەلقئارا بېسىملارنى كۈچەيتىپ، ئۇنىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىشى ئۈچۈن پۇرسەت يارىتىشى مۇمكىن ئىكەن. گېرمانىيەدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى. ئىلھام توختىنىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ھەققانىي كۈرەشلىرىنى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىگە ئاڭلىتىش، شۇنداقلا ئىلھام توختىنى خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتلىرىغا تەۋسىيە قىلىشتا كۆپ خىزمەتلەرنى قىلغان ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.
ئىلھام توختىنى قوللاش ھەرىكىتىنى باشلاتتىم، بىر تەشكىلاتقا ئايلاندۇرۇپ ئۆتكەن يەتتە يىلدىن بېرى ئىمكانىمىز بارىچە ئىلھام توختى ئەپەندىمنى دۇنيادا تونۇتۇش، مۇكاپاتلارغا نامزەت كۆرسىتىش، مۇمكىن بولسا ئۇنىڭ ئەركىنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىپتىمەن. ئىلھام توختىنى قوللاش ھەرىكىتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز بىرىنچى بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىلھام توختىنى تونۇتۇش ئۈچۈن ياۋروپا پارلامېنتىدا خەلقئارا يىغىن ئۆتكۈزۈپ، ياۋروپا پارلامېنتى ئەزالىرىدىن ئىلھام ئەپەندىمنىڭ ساخاروف مۇكاپاتىغا نامزەت كۆرسىتىلىشىنى ئىلتىماس قىلدىم ۋە شۇ يىلى ئىلھام ئەپەندىم ساخاروف مۇكاپاتىغا نامزەت كۆرسىتىلدى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بۇ مۇكاپاتنى ئالدى ھەممىمىز بىلگەندەك قىزى جەۋھەر دادىسى نامىدىن ساخاروف مۇكاپاتىنى ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن پەۋقۇلئاددە مۇراسىمدا تاپشۇرۇپ ئالدى ئەمما بۇلار يېتەرلىك ئەمەس دەپ ئويلايمەن.
ئۇ ئىلھام توختى تۇتقۇن قىلىنغان ئون يىلدىن بۇيان خەلقئارادىكى ئىلھام توختىغا ئەركىنلىك تەلەپ قىلىش سادالىرى كۈچىيىپ، ئۇنىڭغا ھەر خىل كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتلىرى بېرىش داۋام قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئون يىل ئىچىدە ئىلھام توختى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلىپ، ئۇنىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىشىنى ئۈزلۈكسىز رەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇ ئەھۋالغا قارىتا ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە يېڭى تەدبىرلەرنى ئېلىشى زۆرۈر ئىكەن.
ئىلھام توختى ئەپەندىم ئۈچۈن ئۇنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كۆپ ئىشلار قىلىنىشى كېرەك. مېنىڭ پىكرىمچە، بولۇپمۇ ۋەتەن سىرتىدىكى بارچە ئۇيغۇرلارنىڭ، ھەممىمىزنىڭ، قەلەمكەشلىرىمىزنىڭ، سىياسىيونلىرىمىزنىڭ ئىلھام توختىنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە، ئىمكانلىرى بارىچە ھەرىكەت قىلىشلىرى ۋە ئۇنى دۇنياغا تونۇتۇشلىرى، خەلقىمىزگە تونۇتۇشلىرى، بولۇپمۇ ياش ئەۋلادقا تونۇتۇشلىرى ھەممىمىزنىڭ ۋەزىپىسى دەپ ئويلايمەن.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى تەشكىلاتلار ۋە ھۆكۈمەتلەر ئىلھام توختىنىڭ ئەركىنلىككە ئېرىشىشى ئۈچۈن يەنىمۇ كۆپ تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان بېسىملارنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى تولىمۇ زۆرۈر ۋە تەخىرسىز ئىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىغا دەل ئون يىل تولغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن چېخىيە پايتەختى پراگادا بىر خاتىرىلەش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. ئامېرىكا گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ چېخىيەدىكى باش ئەلچىلىرى ھەمدە ئىلھام توختى ئەپەندىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھامنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بۇ پائالىيەتتە ئىلھام توختىنىڭ ئەركىنلىككە چىقىرىلىشى تەكىتلەنگەن شۇنداقلا ئۇنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىش پائالىيەتلىرىنى كۈچەيتىش مەسىلىسى ئوتتۇرىغا قويۇلغان تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىندىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر. ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى خىتاي بېيجىڭ مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق دوتسېنتى ئىلھام توختىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۆلگۈنچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىغا ئون يىل بولغان خاتىرە كۈنىدۇر.

مەزكۇر يىغىنغا ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندى، ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام ئامېرىكا، گېرمانىيە، كانادا ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ چېخىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىلىرى قاتناشقان. ئەنۋەرجان ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئىلھام توختىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىغا ئامېرىكا، گېرمانىيە، كانادا ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ چېخ جۇمھۇرىيىتىدىكى باش ئەلچىلىرى قاتناشتى. جۈملىدىن ئامېرىكا ئەلچىسى بىجان سابىت ئەپەندى ھەم سۆزگە تەكلىپ قىلىندى. يىغىن تەپسىلاتىغا ئائىت سىن كۆرۈنۈشلەردىكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، ئامېرىكىنىڭ چېخىيەدىكى باش ئەلچىسى بىجان سابىت سۆزىدە مۇنداق دېگەن. ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغان ئىلھام توختىنى خاتىرىلەش مەقسىتىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان بۇ مۇھىم يىغىنغا تەكلىپ قىلىنغانلىقىم ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىمەن. بۈگۈن بۇ يەردە سىلەر قىممەتلىك مېھمانلار بىلەن بىرگە بولغانلىقىمدىن شەرەپ ھېس قىلىمەن. ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر بىلەن تونۇشقانلىقىمدىن ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم. ئەنۋەرجان ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە، مەزكۇر يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلغان كاترىنا خانىم ئىلھام توختىنىڭ ھايات سەرگۈزەشتىلىرى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بەرگەندىن كېيىن، ئىلھام توختىغا بېرىلگەن ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسى شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇلغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ تۇنجى ئىسپاتى بولغانلىقىنى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ، ئۇنى بالا-چاقىلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرمىگەنلىكىنى، بۇنىڭ كىشىلەردە ئۇ توغرىلىق ئەنسىرەش پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. ئارقىدىن ئەنۋەرجان سۆز قىلىپ، ئىلھام توختى ئەپەندىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىق خاتىرە كۈنىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇنىدا غايىب قىلىنغان شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، ئوخشاش تەقدىرگە ئۇچرىغانلىقىنى دۇنيا جامائىتىنىڭ تۇتقۇندىكى بارلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈشىنى تەلەپ قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇلارنى شەرتسىز قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان. ئەنۋەرجان ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەن بارچە خەۋپ-خەتەرگە قارىماستىن ئۆزىنىڭ كۈرەش يولىدىن ۋاز كەچمىگەن جاسارەتلىك، پىداكار ۋە ئەقىللىق ئەزىمىتىمىز ئىلھام مۇئەللىمنى خەلقئارا سەھنىدە تونۇتۇش، تەرغىب قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئازاد قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن تىرىشىش مەقسىتىدە ئىلھام توختىنى قوللاش ھەرىكىتىنى باشلاتقانلىقىمنى ئېيتتىم ۋە ھازىر ئىلھام مۇئەللىمنىڭ خەلقئارادا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىۋاتقانلىقىمىز توغرۇلۇق تەپسىلىي مەلۇمات بەردى. ئەنۋەرجان ئەپەندى پىراگادىكى يىغىندىمۇ ياۋروپالىق، بولۇپمۇ چېخىيەلىك سىياسىيون ۋە پروفېسسورلارنى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئىلھام ئەپەندىم خەلقنىڭ ئەركىنلىكى، كىشىلىك ھوقۇقى ۋە دېموكراتىيە ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ ئەڭ كۆپ بەدەل تۆلەۋاتقان ئۇيغۇر ئاكادېمىكىدۇر. نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ئۇنىڭ تەبىئىي ھەققى. شۇڭا بىز يىللاردىن بۇيان ئىلھام ئەپەندىمنىڭ بۇ مۇكاپاتقا نامزات كۆرسىتىلىشى ئۈچۈن ئالاھىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. ئۇشبۇ يىلمۇ دۇنيا كۆلىمىدە يىگىرمە ئۈچ دۆلەتتىن، جۈملىدىن ياۋروپا دۆلەتلىرى ۋە تۈركىيەدىن بولۇپ، ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئالىملار ۋە سىياسىيونلارنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئىلھام ئەپەندىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلمەكتە. ئۇ ئۆتكەن ئون يىلدىن بېرى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقلارنى قوغدايدىغان تەشكىلاتلارنىڭ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە ئوندىن كۆپ دۇنياۋى ئەركىنلىك، ئادالەت ۋە تىنچلىق مۇكاپاتلىرىنى، شۇ جۈملىدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ساخاروف مۇكاپاتىنى ۋە چېخىيە پرېزىدېنتىنىڭ نامىغا بېرىلىدىغان ۋاتسلاف ھاۋېل مۇكاپاتىنى قازاندى. ئىلھام ئەپەندىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان ھەر يىلى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىلمەكتە. بىز ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ پىدائىيلىرى ئىلھام ئەپەندىم ئۇيغۇر خەلقى نامىدىن بۇ مۇكاپاتنى ئالغۇچە بۇ يولدىكى پائالىيەتلىرىمىزنى تېخىمۇ كۆپەيتىپ، كۈچەيتىپ داۋاملاشتۇرىمىز. ئىلھام ئەپەندىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنى ئۇيغۇر خەلقى نامىغا ئالىدۇ، چۈنكى ئۇ خەلقى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلدى. دۈشەنبە كۈنى پراگدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يىغىندا ھەم بۇ مەسىلىنى ئالاھىدە ئوتتۇرىغا قويدۇم ۋە ئاممىنىڭ دىققىتىنى جەلپ قىلدىم. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، تۈرمىگە تاشلانغانلىقىنىڭ ئونىنچى يىلىغا كەلگەن مۇشۇ كۈنلەردە ئۇنىڭ ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلارنىڭ ئەڭ بۈيۈك ئەندىشىسى ئۇنىڭ ھايات ياكى ئەمەسلىكى بولۇپ قالغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىلھام توختىنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئۇنى تۈرمىدە زىيارەت قىلىشىنى چەكلىگەن بولۇپ، تاشقى دۇنيانىڭ ئۇنىڭ بىلەن بولغان بارلىق ئالاقىسى ئۈزۈلگەن. ھازىر ئۇنىڭ ئاقىۋىتى، سالامەتلىك ئەھۋالى، ھەتتا ھاياتتا ياكى ئەمەسلىگىمۇ ئېنىق ئەمەس ئىكەن. ئۆتكەن يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقى-خىتاي كىشىلىك ھوقۇق ئۇچرىشىشىدا ياۋروپا ۋەكىللىرى بىلەن خىتاي تەرەپتىن ئىلھام توختىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى، ئۇنىڭ ھاياتتا ياكى ئەمەسلىگى، ھايات بولسا، ئۇنىڭ ھازىر قايسى تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى سورىغان. بىراق خىتاي تەرەپنىڭ جاۋابى مۇتلەق سۈكۈت قىلىش بولغان. ئۇلار بۇ ھەقتە يا ھەق، يا ياق دېمەي، ئىلھام توختى ھەققىدىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىشنى كەسكىن رەت قىلغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يېقىندا روسىيەدە چاڭغىدا ئېگىزلىكتىن سەكرەش بويىچە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا مۇسابىقىنىڭ ئۆسمۈرلەر تۈرىدە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف چېمپىيونلۇققا ئېرىشكەن ئىكەن. تۆۋەندە سىلەر قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئاڭلايسىلەر. يېقىندا رۇسىيەنىڭ پېرمى ئۆلكىسىدە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ چاڭغىدا ئېگىزلىكتىن سەكرەش بويىچە خەلقئارا مۇسابىقە بولۇپ ئۆتتى. يېڭى يىللىق سەپەر دەپ ئاتالغان بۇ مۇسابىقىگە رۇسىيە، بېلارۇسىيە ۋە قازاقىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىن سەككىز ياشتىن ئون ئۈچ ياش ئارىلىقىدىكى يۈز ئەللىكتىن ئوشۇق تەنھەرىكەتچى قاتناشتى. بۇ ئون توققۇزىنچى قېتىملىق مۇسابىقە بولۇپ، بۇ يىل بۇ مۇسابىقە پېرمى، بېرېزنىكى ۋە چايكوۋسكى شەھەرلىرىدە بىرنەچچە باسقۇچلار بويىچە ئۆتكۈزۈلدى. رۇسىيەنىڭ چاڭغىدا ئېگىزلىكتىن سەكرەش بىرلەشمىسىنىڭ ئېلان قىلغان خەۋەرلىرىگە قارىغاندا، كىچىكلەر گۇرۇپپىسىدا ئۇيغۇر ئۆسمۈر ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف بىرىنچىلىكنى ئېلىپ چېمپىيون بولغان. باشقا گۇرۇپپىلاردىن ئالېكسېي درېمچېنكا قاتارلىق بىر قىسىم قازاقىستانلىق تەنھەرىكەتچىلەرمۇ مۇكاپاتلىق ئورۇنلارغا ئېرىشكەن. ئىگىلىشىمىزچە، قازاقىستاندىن چىققان داڭلىق ئۇيغۇر ماھىر، يەنى ئۇچقۇر چاڭغىچى دەپ ئاتالغان تۇيغۇن ناسىروف ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئالمۇتىدا ئابدۇلام سامساقوف تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ئۇيغۇرلار ئېنسىكلوپېدىيەلىك مەلۇماتنامە ناملىق كىتابقا كىرگۈزۈلگەن. مەزكۇر كىتابتا ئېيتىلىشىچە، مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ غۇلجا شەھىرىدە دۇنياغا كەلگەن تۇيغۇن ناسىروف چاڭغىدا ئېگىزلىكتىن سەكرەش بويىچە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىر نەچچە قېتىملىق چېمپىيونى بولغان. ئۇ يىگىرمە يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت تەنھەرىكەتنىڭ مۇشۇ تۈرى بويىچە قازاقىستاننىڭ قۇرالما كوماندىسىنىڭ مەشقاۋۇلى بولغان. بىز مەرھۇم چاڭغا تەنھەرىكەتچىسى تۇيغۇن ناسىروفنىڭ ھازىر ئالمۇتى شەھىرىنىڭ گورنىي گىگانت مەھەللىسىدە تۇرىدىغان رەپىقىسى گۈلجاھان ھەدە بىلەن ئالاقىلەشتۇق. ئۇ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف ھەققىدە مۇنداق دېدى، ئىبراگىمۇ ئابايدۇللايېۋۇ دۋېناتسات لېت، ئون ژىۋيۆت ۋ گورنوم گىگانتې، ترېنىرۇيېتسا نا نوۋىخ ئالماتىنسكىخ ترامپلىناخ ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف ئون ئىككى ياشتا، ئۇ گورنى گىگانت مەھەللىسىدە تۇرىدۇ، ئالمۇتى شەھىرىدىكى يېڭى شۇڭقار چاڭغىدا سەكرەش مەيدانىدا مەشىقلىنىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ تۇنجى مەشقاۋۇلى سېرگېي لېپېخىنمۇ مۇشۇ گورنى گىگانتلىق. ئىبراھىم ياخشى نەتىجىلەرنى، ئۆزىنىڭ باشلامچىلىق خۇسۇسىيەتلىرىنى كۆرسىتىشكە باشلىغاندا، قازاقىستاننىڭ بالىلار قۇرالما كوماندىسى تەركىبىگە قوبۇل قىلىندى. بۇ كوماندا كۆپلىگەن خەلقئارا مۇسابىقىلەرگە تەكلىپ قىلىندى. كۆپلىگەن يىللار داۋامىدا رۇسىيەنىڭ ئۈچ شەھىرىنىڭ تۆت چاڭغىدا سەكرەش مەيدانىدا تەنھەرىكەتچىلەر ئۆز كۈچىنى سىناپ كەلگەن ئىدى. ئىبراھىم پۈتكۈل ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل داۋامىدا ئەنە شۇ مۇسابىقىگە تەييارلاندى. مەشقاۋۇللارنىڭ جاپالىق ئەمگىكى ئۆز نەتىجىلىرىنى بەردى. ئۈچ باسقۇچتىن ئۆتكەن ئىبراھىم باشلامچى ماھىرلار سېپىگە كىردى. قازاقىستان كوماندىسى مېداللار بويىچە رېكورت ياراتتى. بۇ مەزكۇر خەلقئارا مۇسابىقىلەر باشلانغاندىن بۇيان يۈز بەرگەن بىرىنچى ۋەقە بولدى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى، ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېۋ قازاقىستان كوماندىسىغا ئۈچ مېدال ئېلىپ كەلدى. بىز ئىبراھىمنىڭ كېلەچەكتە دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، مۇكاپاتلىق ئورۇنلارنى ئېلىشىغا ۋە ھەتتا ئولىمپىك چېمپىيونى بولۇشىغا ئىشىنىمىز. مەن بارلىق ياش تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ مۇشۇنىڭ بىلەنلا توختاپ قالماي، بارلىق كۈچىنى، تالانتىنى خەلقئارا مۇسابىقىلەرگە سەرپ قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن. بىز ياشلىرىمىزنىڭ دۇنيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىلىرىدە داۋاملىق چېمپىيون بولۇشىنى خالايمىز. ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف رۇسىيەدە بولۇپ ئۆتكەن مەزكۇر مۇسابىقىدە ئىككى باسقۇچتا بىرىنچىلىكنى قولغا كەلتۈرگەن بولسا، ئۈچىنچى باسقۇچتا كۆمۈش مېدالغا، ئومۇمىي كۆرسەتكۈچلىرى بويىچە كۆمۈش مېدالغا ئېرىشكەن. تەنھەرىكەت ماھىرلىقىغا كاندىدات ئىبراھىم ئەبەيدۇللايېف ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىرى ئىككى مەرتەم رۇسىيەنىڭ سانكت-پېتېربۇرگ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇسابىقىلەرنىڭ چېمپىيونى،

ئۇچقۇر چاڭغىچىلار دەپ بىكار ئېيتمىغان. ئۇلار خۇددى تاغ قۇشلىرىغا ئوخشاش ئېگىز تاغلارنى ئايلىنىپ ئۇچىدۇ. بۇ تەنھەرىكەت ئادەملەردە قورقۇمسىزلىقنى، باتۇرلۇقنى، ئېگىزلىكتىكى ئەركىن پەرۋاز تۇيغۇلىرىنى تەربىيەلەيدۇ. تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ ياخشى نەتىجىلىرىگە ئېرىشىشى ئۈچۈن ئۇلاردىن ئىنتايىن كۆپ ئەمگەك، تىرىشچانلىق تەلەپ قىلىنىدۇ. ئىلگىرى يىراققا ئۇچۇش دىققەت مەركىزىدە بولغان بولسا، ھازىر ئاساسەن ئۇچۇش تېخنىكىسىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىنىدۇ. مۇشۇ ئالاھىدىلىكلەرنىڭ بارلىقى داڭلىق چاڭغىچى، قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن مەشقاۋۇلى، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەنھەرىكەت ماھىرى تۇيغۇن ناسىروۋتا مۇجەسسەملەنگەن ئىدى. ئۇنىڭ يەتكەن ئۇتۇقلىرى ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە پات-پات ئېلان قىلىنىپ تۇردى. بۇنىڭدىن روھلانغان كۆپلىگەن گورنىي گىگانتلىق ياشلار تەنھەرىكەتتىكى تۇنجى قەدىمىنى مۇشۇنىڭدىن باشلىدى. تۇيغۇن ناسىروف ئۆزىدىن كېيىن تالانتلىق ياشلارنى تەربىيەلەپ كەتتى. گۈلجاھان ناسىروۋا خانىم دىلشات مىرايېف، سابىرجان مۆمىنوف، ھەسەن توختاخونوف، ئەكرەم ئادىلوف، ئىلشات قادىروف، نۇرشات تۇرسۇنجانوف، ئىبراھىم ئەبەيدۇللا قاتارلىق ياشلارنىڭ قازاقىستاندا ۋە خەلقئارادا چوڭ ئۇتۇقلار قازانغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى.

Бу мусабакада Ибраһим өзенең куркымсызлыгын, талантын намайыш кылып, Россиянын жырак Пермь өлкөсүндө Казакстандын тугыны игез көтөрдү спорттың мұшы түрі бойынша дүнияға атанылған тұйғын насыровның ізіне бесіп келіп атқан әйнаши ибраим әбейдуллаев шундақла ишат қадыров ислам тұрдыбақиев сабыржан моминов нұршат тұрсынжанов ұқсас жігіттеріміздің пәхірініміз бұлардың барлығы қазақстан да дүния мұсабақаларының чемпионлары ئۇلار پەقەت ئېلىمىزلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر خەلقىنىمۇ دۇنياغا تونۇتۇۋاتقان قەيسەر ئوغلانلىرىمىز. مەن ئۇلارغا يەنىمۇ ئېگىز چوققىلاردىن كۆرۈنۈپ، بىزنى چوڭ ئۇتۇقلىرى بىلەن خۇشال قىلىۋەرسۇن دېمەكچىمەن. ئىگىلىشىمىزچە، ئۇيغۇر ياشلىرىدىن يېتىلىپ چىقىۋاتقان قازاقىستاننىڭ تەنھەرىكەت بويىچە ماھىرى ئىلشاد قادىروف روسىيە، سلوۋېنىيە، پولشادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا مۇسابىقىلەردە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشكەن. خەلقئارا دەرىجىلىك تەنھەرىكەت ماھىرى سابىرجان مۆمىنوف بولسا، بىر نەچچە دۇنيا مۇسابىقىلىرىنىڭ قاتناشقۇچىسى بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ياپونىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن قىشلىق ئاسىيا مۇسابىقىسىدە مىس مېدالغا ئېرىشكەن. نۇرشات تۇرسۇنجانوف تەنھەرىكەت ماھىرى، قازاقىستاننىڭ بىر نەچچە مەرتەم چېمپىيونى، رۇسىيە ۋە باشقا ئەللەردە بولۇپ ئۆتكەن مۇسابىقىلەرنىڭ غالىپى ۋە قاتناشقۇچىسى.